ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາທຸກຄົນ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍເວົ້າກ່ຽວກັບສັດຕູຕົວຮ້າຍຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາທີ່ມາຈາກອາຫານ ນັ້ນກໍຄື ໄຂມັນ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ທຸກມື້ນີ້ ການກິນໄຂມັນຂອງຄົນລາວເຮົາເພີ່ ມຂຶ້ນ ເກືອບເທົ່າກັບຄົນຕາເວັນຕົກ ແຕ່ກ່ອນຄົນລາວເຮົາກິນໄຂມັນໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມີຄົນເປັນໂລກ ເຊັ່ນ ໂລກຫົວໃຈ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ໂລກເບົາຫວານ ຫຼື ໂລກມະເຮັງຫຼາຍປານໃດ ໄຂມັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະ ພາບ ຖ້າເຮົາກິນຢ່າງພໍດີ ແຕ່ຖ້າເຮົາກິນຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຮົາມາຟັງນຳກັນວ່າ ໄຂມັນ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະມັນເປັນສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັ ນແຫຼ່ງພະລັງງານ ໄຂມັນສາມາດໃຫ້ພະລັງງານ 2 ເທົ່າ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາມີພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະສະສົມໄວ້ເພື່ອເປັນພະລັງງານສຳຮອງ ໄຂມັນເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັ ນໃນໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ຫໍ່ຫຸ້ມປະສາດຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນບ່ອນສະສົມວິຕາມິນ A ວິຕາມິນ D ວິຕາມິນ B ແລະ ວິຕາມິນ K ວິຕາມິນເຫຼົ່ານີ້ເປັນວິຕາມິນ ທີ່ສາມາດລະລາຍໄຂມັນທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ ສຸຂະພາບຈະດີຫຼືບໍ່ນັ້ນ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະລິມານໄຂມັນທີ່ພວກເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຄວນຫຼີກລ່ຽງການ ກິນໄຂມັນທີ່ໄດ້ມາຈາກສັດ ແລະ ເນີຍປະເພດຕ່າງໆ ສ່ວນໄຂມັນທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດນັ້ນ ກໍມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຮ່າງກາຍຄືກັນ ແຕ່ວ່າຄວາມສ່ຽງນັ້ນໜ້ອຍກວ່າໄຂມັນທີ່ມາຈາກສັດ ໂດຍສະເພາະໄຂມັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂ ຄເລສເຕີຣອນ ເປັນໄຂມັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ໄຂມັນຊະນິດນີ້ ຮ່າງກາຍສາມາດສ້າງຂຶ້ນມາເອງໄດ້ ແລະ ເຮົາກໍໄດ້ມາຈາກຊີ້ນ ແລະ ນົມເທົ່ານັ້ນ ບັນຫາກໍຄື ພວກເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄຂມັນທີ່ຢູ່ ໃນອາຫານທີ່ພວກເຮົາກິນເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະມື້ ໄຂມັນບາງຊະນິດມີປະໂຫຍດຕໍ່ຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ ຊຶ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າ High Density Lipoprotein ຫຼື HDL ໄຂມັນຊະນິດນີ້ຈະຊ່ວຍນຳເອົາໄຂມັນຄໍເລສ ທີ່ເກາະຕິດຕາມເສັ້ນເລືອດ ໄປສູ່ຕັບ ແລ້ວຈາກນັ້ນຕັບກໍຈະຂັບໄລ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເຮົາສາມາດເພີ່ມໄຂມັນທີ່ດີ HDL ທີ່ປະກອບດ້ວຍກົດໂອເລອິກ ໄດ້ມາຈາກໝາກກອກເທດ ໝາກອາໂວກາໂດ ຖົ່ວດິນ ເປັນຕົ້ນ ການເຊົາດື່ມເຫຼົ້າ ການອ ອກກຳລັງກາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ການບໍ່ກິນອາຫານທີ່ຫວານເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີໄຂມັນທີ່ດີເພີ່ມຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ ໂອເມກາ 3 ເຊິ່ງເປັນໄຂມັນປະເພດທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ຫຼາຍ ຄົນເຊື່ອວ່າ ໂອເມກາ 3 ນີ້ສາມາດຫຼຸດໂອກາດຂອງໂລກຫົວໃຈໄດ້ ແລະ ໂລກມະເຮັງນຳອີກ ໂອເມກາ 3 ມີຫຼາຍຢູ່ໃນປານ້ຳເຢັນ ການກິນພືດຈຳພວກຖົ່ວ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ກໍເປັນແຫຼ່ງໂອເມກາ 3 ທີ່ດີຂອງຮ່ າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ຄືກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດມາຈາກໄຂມັນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາເຫດຂອງການຕີບແຂງຂອງເສັ້ນເລືອດ ໄຂມັນສ່ວນຫຼາຍຄືສາເຫດຂອງມະເຮັງ ເຊັ່ນ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ເກີດຈາ ກການກິນໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ຄົນທີ່ກິນໄຂມັນຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ແລະ ຄວບຄຸມນ້ຳໜັກຍາກ ການມີນ້ຳໜັກເກີນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດອື່ນໄດ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ເບົາຫວານ ພະຍາດທີ່ກ່ຽວ ກັບລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ ມີບັນຫາໃນລະບົບຂອງນ້ຳບີ ແລະ ຂໍ້ຕ່າງໆຕາມຮ່າງກາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນສະໄໝທີ່ພະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ມະນຸດກິນຊີ້ນສັດໄດ້ ພະເຈົ້າຊົງຫ້າມພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ກິນໄຂມັນ ຫຼື ເລືອດຂ ອງສັດ ຄົນໃນສະໄໝນັ້ນຍຶດຖື ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳສອນນັ້ນສືບຕໍ່ກັນມາ ເຮົາຈະເຫັນວ່າຄົນປະເທດອິດສະຣາເອນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເມື່ອມີການຂ້າສັດເປັນອາຫານ ພວກເຂົາຈະລອກເອົາໄຂມັນອອກ ແລະ ບໍ່ ກິນເລືອດສັດທຸກປະເພດ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຊາວຢິວຈຶ່ງມີສຸຂະພາບດີກວ່າຄົນຊາດທົ່ວໄປ ຈາກຄຳສອນນີ້ ໄດ້ມີກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ນຳມາປະຕິບັດ ບາງຄົນເລືອກກິນອາຫານເຈ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການກິນໄຂມັນຂອງສັດ ເ ພາະເຫດນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ກິນໄຂມັນສັດມີສຸຂະພາບດີ ບໍ່ສ່ຽງຕໍ່ການກະຕຸ້ນໃຫ້ໄຂມັນຕັນເສັ້ນເລືອດ ບັນຫາຂອງນ້ຳມັນທີ່ພວກເຮົາເຫັນ ເຊິ່ງເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍນັ້ນ ມາຈາກການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ກ ານຈືນດ້ວຍນ້ຳມັນ ສະນັ້ນ ເວລາທີ່ທ່ານຊື້ຂະໜົມ ຖ້າທ່ານສັງເກດເຫັນນ້ຳມັນສີດຳ ຫຼື ເວລາຊີມມີກິ່ນເໝັນ ນັ້ນສະແດງວ່າ ນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ນັ້ນເປັນນ້ຳມັນເກົ່າທີ່ໃຊ້ແລ້ວມາຫຼາຍເທື່ອ ອາຫານ ຫຼື ຂະໜົມຈືນທີ່ໃສ່ຖົງ ຫຼື ໃສ່ກະປຸກໄວ້ດົນຈະສົ່ງກິ່ນເໝັນໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຄວນເລືອກໃຫ້ດີກ່ອນທີ່ຈະຊື້ອາຫານຕາມທ້ອງຕະຫຼາດມາກິນ ແລະ ຄວນຄຳນຶງວ່າມັນດີສຳລັບສຸຂະພາບຂອງເຮົາຫຼືບໍ່ ແລະແລ້ວ ເວລາຂອງພວກເ ຮົາກໍໝົດລົງອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກ ເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍກາ ນຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເ ຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ

ຫຼືອີເມລມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວ າມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ໃນລາຍການຄັ້ງກ່ອນ ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງມະນຸດຄູ່ແລກ ການແຕ່ງງານຄັ້ງແລກຂອງໂລກ ແຕ່ໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງເດັກຄົນແລກທີ່ເກີດມາໃນໂລກ ວ່າເຂົາມີຊື່ວ່າແນວໃດ ເຂົາໄດ້ທຳອັນໃດໃຫ້ແກ່ໂລກນີ້ແດ່ ກ່ອນ ອື່ນໝົດ ຂ້າພະເຈົ້າຈະພາທ່ານຫວນຍ້ອນໄປພົບກັບຄວາມຫຼັງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງອາດັມ ແລະ ເອວາ ເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະ ຢູ່ກິນດ້ວຍກັນ ເມື່ອຄັ້ງທີ່ນາງເອວາເຮັດບາບ ເພາະເຊື່ອຄຳຫຼອກ ລວງຂອງຊາຕານ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມບາບນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເຂົາກໍຕ້ອງຕາຍ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຄວາມຫວັງໃຫ້ແກ່ເຂົາທັງສອງຄົນວ່າ ລູກຫຼານຂອງເຂົາເອງທີ່ຈະຊ່ວຍໄຖ່ໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາ ມບາບ ແລະ ຄວາມຕາຍ ທັງອາດັມ ແລະ ເອວາຈຶ່ງຄອຍເຝົ້າລໍຄອຍລູກຊາຍຄົນແລກຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງເຂົາຄິດວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ມາໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນຈາກສະພາບທີ່ເປັນຢູ່ ແລະ ແລ້ວວັນນັ້ນກໍມາເຖິງ ເມື່ອເອວາຕັ້ ງທ້ອງ ນາງດີໃຈຫຼາຍທີ່ຈະມີລູກ ແລະ ລູກຊາຍຄົນນີ້ຈະມາກອບກູ້ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ສູນເສຍໄປ ໃນວັນທີ່ເອວາຄອດລູກນັ້ນ ທັງສອງຄົນດີໃຈຫາສິ່ງທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ ເຂົາຈຶ່ງຕັ້ງຊື່ລູກຊາຍຄົນແລກນີ້ວ່າ ຄາອິນ ຫຼື ເຄນ ຊື່ນີ້ແ ປວ່າ ໄດ້ມາ ອາດັມ ແລະ ເອວາລ້ຽງດູປະຄັບປະຄອງລູກຊາຍຄົນນີ້ຢ່າງດີ ຄາອິນເປັນເດັກນ້ອຍຄົນແລກຂອງໂລກ ແລະ ກໍເປັນຜູ້ຊາຍຄົນທີສອງຂອງໂລກ ເຂົາຄືຄວາມຫວັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພໍ່ແມ່ ຕໍ່ມາບໍ່ດົນ ອາດັມກໍມີລູກຊາຍອີກ ຊຶ່ງເປັນຄົນທີສອງ ເຂົາຕັ້ງຊື່ວ່າ ອາເບວ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຂົາຍິ່ງຍະໂສ ຕໍ່ມາບໍ່ນານ ອາດັມກໍມີລູກຊາຍເປັນຄົນທີສອງ ເຂົາຕັ້ງຊື່ວ່າ ອາເບວ ລູກຊາຍສອງຄົນນີ້ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີ ຄວາມສຸກ ຕັ້ງແຕ່ເດັກເຂົາເລີ່ມຮຽນແລ່ນໄປນຳກັນ ໄປໃສກໍໄປນຳກັນກັບພໍ່ ແລະ ແມ່ ອາດັມ ແລະ ເອວາລໍຢູ່ວ່າ ຈັກມື້ໜຶ່ງເຖາະ ເມື່ອລູກທັງສອງຄົນນີ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ໄຖ່ເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກສະພາບແ ຫ່ງຄົນບາບ ແລະ ຈາກສະພາບທີ່ຈະຕ້ອງຕາຍ ເມື່ອຄາອິນໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ເຂົາມີອາຊີບເປັນຊາວໄຮ່ຊາວສວນ ປູກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ສ່ວນອາເບວນ້ອງຊາຍເປັນຄົນລ້ຽງສັດ ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ ຄາອິນມີນິໄສຄຽ ດງ່າຍໃຈຮ້າຍໄວ ຂະນະທີ່ອາເບວມີນິໄສແຕກຕ່າງຈາກອ້າຍ ທັງສອງຄົນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົວເອງໄດ້ດີທີ່ສຸດ ພໍ່ ແລະ ແມ່ເລົ່າເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ເຂົາໄດ້ເຮັດໃນເມື່ອເຂົາຍັງຢູ່ໃນສວນເອເດນທີ່ພຣະເຈົ້ າໄດ້ປະທານໃຫ້ ຈົນຕ້ອງອອກມາທົນທຸກຢູ່ຂ້າງນອກສວນ ອາດັມ ແລະ ເອວາໄດ້ເລົ່າເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ມີຜູ້ມາໄຖ່ທຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ນັ້ນຄືລູກຫຼານຂອງເຂົາ ທັງຄາອິນ ແລະ ອາເບວຕ່າງກໍ ເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງນີ້ດີ ອາດັມໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນຈາກພຣະເຈົ້າວ່າ ໃຫ້ເຂົາຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແກ່ພຣະເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ມີການລົບຄວາມບາບທີ່ເຂົາໄດ້ກະທຳມາ ດ້ວຍການຖວາຍລູກແກະ ຊຶ່ງເປັນສັນຍະລັກ ຊີ້ໄປທີ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຈະມາໄຖ່ເຂົາ ເປັນລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ ອາດັມພະຍາຍາມສອນລູກຊາຍເຖິງວິທີຈະບູຊາພຣະເຈົ້າ ຈົນເຖິງວ່າເຂົາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນບ່າວ ຈຶ່ງໃຫ້ເລີ່ມຖວາຍບູຊາແ ກ່ພຣະອົງ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມບາບດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເອງ ຄາອິນ ແລະ ອາເບນ ທຳຕາມທີ່ພໍ່ແມ່ສອນ ແຕ່ຄວາມບາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ສ້າງສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວແລກຂອງໂລກ ແລະ ເດັກສອງຄົນຂອງໂ ລກອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຂອງພີ່ນ້ອງຮ່ວມສາຍເລືອດຄູ່ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳມາເລົ່າໃຫ້ຟັງໃນລາຍການໜ້າ ນີ້ຄືສິ່ງສຳຄັນຂອງລູກທຸກຄົນ ກໍຄືຄວາມເຊື່ອຟັງ ການເຊື່ອຟັງນັ້ນແຫຼະເປັນສິ່ງແລກທີ່ລູກທຸ ກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ສະແດງອອກຕໍ່ພໍ່ແມ່ ເພາະຄວາມເຊື່ອຟັງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກລູກບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ເຂົາຈະກາຍມາເປັນ ພາລະໜັກແກ່ຜູ້ທີ່ ໃຫ້ກຳເນີດ ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນທີ່ເຫັນລູກຄົນແລກໃນວັນແລກທີ່ເຂົາຄອດອອກມາດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ແມ່ທີ່ອຸ້ມທ້ອງມາດົນແສນດົນເກືອບຈະເປັນປີ ແມ້ຈະທຸກທົນທໍລະມານພຽງໃດກໍຕາມ ເຂົາກໍອົດທົນ ເຖິງວ່າໃນວັ ນຄອດລູກ ພຽງໄດ້ເຫັນໜ້າຕົນນ້ອຍໆ ຄວາມເຈັບປວດທັງຫຼາຍກໍຫາຍປານປິດຖິ້ມ ລູກຄືຄວາມຫວັງຂອງພໍ່ແມ່ ອາດັມ ແລະ ເອວາຄິດຢ່າງໃດ ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຕ່າງກໍຄິດຄືກັນນັ້ນແຫຼະ ແຕ່ເປັນຫຍັ ງເຮົາຍັງເຫັນລູກທີ່ຂີ້ດື້ ບໍ່ເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງສອນຂອງພໍ່ແມ່ ບໍ່ຕັ້ງໃຈຮ່ຳຮຽນ ບໍ່ຄິດເຖິງອະນາຄົດ ມົວແຕ່ສົນລະວົນໃນເລື່ອງອື່ນ ບາງຄົນກໍຮຽນບໍ່ຈົບ ບໍ່ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ທີ່ພໍ່ແມ່ຈະຝາກຄວາມຫວັງເອົາໄວ້ນຳ ຂ້ າພະເຈົ້າກໍຫວັງວ່າລູກທຸກຄົນທີ່ຟັງລາຍການຈະຕ້ອງລະນຶກເຖິງຄວາມຫວັງຂອງພໍ່ແມ່ໄປນຳແດ່ ເໝືອນກັບອາດັມທີ່ຫວັງວ່າລູກຈະມາເປັນຜູ້ໄຖ່ບາບຂອງເຂົາ ພໍ່ແມ່ໃນມື້ນີ້ກໍຄິດຫວັງຈະໄດ້ອາໄສໄພເພິ່ ງລູກໃນມື້ໜ້າ ໃນຕອນທີ່ເວລາທີ່ເຂົາມີອາຍຸແກ່ເຖົ້າໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດບ່ອນນີ້ເສຍດາຍ ເວລາຂອງພວກເຮົາໄດ້ເບິດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັ ງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາ ຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກ

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມມາຟັງໃ ນລາຍການຂ້າງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍ ການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ